ھۆكۈمەت ھۆججەتلىرى ۋە چەت ئەل ئىنتېرنېت چولپانلىرىنىڭ بايانلىرىغا ئاساسلانغاندا، دۆلەت ئاخبارات ۋاسىتىلىرى ۋە يەرلىك ھۆكۈمەتلەر چەت ئەللىك تور چولپانلىرىنىڭ سەپىرىنى پىلانلىغان ۋە مەبلەغ بىلەن تەمىنلىگەن. بۇ تور چولپانلىرى خىتايدا ئىشلىگەن فىلىملىرىنى يۇتۇب قاتارلىق ۋاسىتىلەردە تارقىتىپ، خىتاينىڭ ئوبرازىنى ياخشىلاشقا ياردەم قىلغان. ئافرىقا رەھبەرلىرى ئىستانبۇلدا جەم بولدى. تەرەققىيات ۋە گۈللىنىش ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىش تېمىسىدىكى ئۈچىنچى نۆۋەتلىك تۈركىيە-ئافرىقا باشلىقلار يىغىنى ئىستانبۇل قۇرۇلتاي مەركىزىدا ئۆتكۈزۈلدى. تۈركىيە رەئىسى ئەردوغان ئۈچىنچى نۆۋەتلىك تۈركىيە-ئافرىقا ھەمكارلىق باشلىقلار يىغىنىنىڭ ئېچىلىش نۇتۇقىنى سۆزلىدى.

دۆلەتلىك سەھىيە كومىتېتى تۈنۈگۈن مەملىكەت مىقياسىدا بايقالغان سەكسەن توققۇز يۇقۇملانغۇچىنىڭ ئىچىدە يەتمىش توققۇز كىشىنىڭ جېجياڭ ئۆلكىسىدە كۆرۈلگەنلىكىنى خەۋەر قىلدى شۇنداق قىلىپ بۇ ئۆلكىدىكى جەمئىي يۇقۇملانغۇچى تۆت يۈز يىگىرمە ئۈچكە يەتكەن بايدىن ھۆكۈمىتى گوگول ۋە مېتا شىركىتىنىڭ ئامېرىكا تەيۋەن فىلىپپىن ۋە خوڭكوڭنى تۇتاشتۇرىدىغان دېڭىز ئاستى ئوپتىك كابېل سىستېمىسى پىلانىنى قوللايدىغانلىقىنى ئېلان قىلدى

ۋە گولان ئېگىزلىكىدىكى ئىشغالىيەت ئاستىدىكى سۈرىيە زېمىنىدىكى ئەرەبلەرنىڭ بايلىقلارنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى توغرىسىدىكى قارار لايىھەسىنى ماقۇللىدى. خەۋەرلەرگە قارىغاندا، ئون سەككىزىنچى چېسلا چۈشتىن كېيىن، خىتاينىڭ خۇبېي ئۆلكىسى ئېجوۋ شەھىرىدىكى شاڭخەي چۇڭچىڭ يۇقىرى سۈرئەتلىك تاش يولى كۆۋرۈكى ئۆرۈلۈپ چۈشۈپ، نەق مەيداندا ئۈچ ئادەم قازا قىلغان، تۆت ئادەم يارىلانغان. قىرغىزىستان تۈركىيەدىن سېتىۋالغان بايراقتار ناملىق ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلاننى تاپشۇرۇۋالدى قىرغىزىستان پىرېزىدېنت ئىشخانىسىنىڭ بىلدۈرۈشىچە پىرېزىدېنت سادىر جاپاروف قىرغىزىستان دۆلەت بىخەتەرلىك كومىتېتى چېگرا مۇداپىئە مۇلازىمىتىدە ئىشلىتىش ئۈچۈن سېتىۋېلىنغان بايراقتار تب ئىككى ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلانىنى كۆزدىن كەچۈرگەن